ອີກແລ້ວ ເປັນຈັ່ງໃດແດ່ສຳລັບ EP ທີ່ຜ່ານມາ ເລື່ອງອີ່ບູອີ່ພັນ ມື້ນີ້ມາເລົ່າຕໍ່ກັບນິທານອີ່ບູອີ່ພັນ ເປັນ EP ທີ 2 ສຳລັບອີ່ບູອີ່ພັນເນາະ ແຕ່ວ່າເປັນ EP ທີ 4 ຂອງລາຍການ Podcast ຊ່ອງແມ່ຕູ້ເລົ່າ ຂໍຝາກຊ່ອງນີ້ແດ່ເດີ ເປັນຊ່ອງໜຶ່ ງທີ່ຢາກຈະຝາກຄວາມຊົງຈຳດີ ກ່ຽວກັບແມ່ຕູ້ຂອງຕົນເອງ ແລະ ກໍໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງລາວວັນນະຄະດີຂອງຄົນລາວ ເປັນວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງເກົ່າແກ່ທີ່ເລົ່າສືບທອດກັນມາ ຈາກແມ່ຕູ້ຕົນເອງກໍດີ ແລະ ກໍຈາກຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕົນເອງນັ້ນໄດ້ມີໂອກາດໄປພົບພໍ້ຕັ້ງແຕ່ເໜືອຕະຫຼອດໃຕ້ແຫຼະ ໄປຟັງມາແລ້ວກໍຈະພະຍາຍາມຖ່າຍທອດອອກໃຫ້ທຸກຄົນຫັ້ນໄດ້ຟັງນຳກັນ ກ່ອນທີ່ຕົນເອງນີ້ກໍຈະມີບັນຫາເລື່ອງຂອງ ສະໝອງ ເລື່ອງຂອງ Alzheimer ກ່ອນທີ່ຈະລືມໄປເນາະ ຫາກວ່າຜູ້ໃດທີ່ວ່າເຄີຍຟັງແລ້ວ ຈາກຫຼາຍໆຊ່ອງທາງທີ່ຜ່ານມາ ຈາກແມ່ຕູ້ຂອງຕົນເອງ ຫຼືວ່າຈາກຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ ແລ້ວຮູ້ວ່າ ໂອ້ ສັນດາລາເລົ່າຜິດເລົ່າຂ້າມໃດ໋ ມັນຕ້ ອງເພີ່ມຕື່ມອັນນັ້ນ ຕື່ມອັນນີ້ ອັນນີ້ຕ້ອງຕັດອອກ ມັນບໍ່ມີຢູ່ໃນເລື່ອງນີ້ ເພາະວ່າອາດຈະສັບສົນກັບຫຼາຍເລື່ອງທີ່ເຄີຍຟັງມາແລ້ວເອົາມາປົນກັນ ຈັ່ງຊີ້ນະເນາະ ອັນນີ້ຂໍຕ້ອນຮັບທຸກຄຳຄິດຄຳເຫັນ ທຸກຄຳແນະນ ຳທີ່ຈະບອກເລົ່າ ແລ້ວພວກເຮົາຈະມາ ໃຫ້ຊ່ອງນີ້ເປັນຊ່ອງໜຶ່ງທີ່ຮວບຮວມເອົານິທານພື້ນເມືອງແທ້ໆທີ່ເຮົາຫາອ່ານບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າເທົ່າທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດຂຽນເທື່ອເລີຍ ແລະ ຕົວເອງບໍ່ຖະໜັດໃນກາ ນຂຽນ ຖະໜັດໃນການເລົ່າຫຼາຍກວ່າ ກະເລີຍຝາກໄວ້ເນາະ ເອົາລະ ບໍ່ໃຫ້ເປັນການເສຍເວລາ ເຮົາມາຟັງເລື່ອງອີ່ບູອີ່ພັນ ໃນບັ້ນທີ່ຊື່ວ່າ ອ້ອມກອດຂອງແມ່ ວ້າວ ນາງພັນລາວຊິໄປພໍ້ແມ່ລາວບໍ່ນີ້ເນາະ ລູກ ກຳພ້າກຳພອຍຊິໄດ້ກັບສູ່ອ້ອມກອດຂອງແມ່ບໍ່ເນາະ ມື້ນີ້ຈະນ້ຳຕາຍ້ອຍຄືໃນ EP ທີ່ຜ່ານມາຫຼືບໍ່ ບໍ່ເປັນການເສຍເວລາ ໄປຟັງນຳກັນເລີຍ ຫຼັງຈາກທີ່ອີ່ພັນຖືກອີ່ພໍ່ກັບອີ່ເອື້ອຍ ອີ່ເອື້ອຍບູເນາະ ຮ່ວມຫົວກັນເອົາລ າວໄປປ່ອຍປ່າ ດ້ວຍການທີ່ຕົວະໃຫ້ກອງຂີ້ນັ້ນຂານຕອບ ເວລາທີ່ນາງພັນເອີ້ນຫາ ຈື່ໄດ້ບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄັນບໍ່ຈື່ໄປຟັງຄືນເດີ ບາດນີ້ ນາງພັນກໍຊັດເຊພະເນຈອນ ແລະ ເຂົ້າປ່າເລິກດົງໜາ ໂອຍ ຢ້ານເດ ຢ້ານເດ ເ ຂົ້າໄປໃນປ່າ ຈັກເສືອສິງຮ້າຍ ຈັກຄວາມມືດ ຈັກຄວາມຫິວໂຫຍ ຈັກອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ ໂອຍ ຄິດຮອດແມ່ເດ ຄິດຮອດພໍ່ເດ ບາດນີ້ພໍ່ກັບເອື້ອຍຊິຢູ່ຈັ່ງໃດນໍ ບາດນີ້ແມ່ເດ ຊິຢູ່ໃສເດ ລາວກໍໄຫ້ໄປແບບນັ້ນແຫຼະ ຊັ ດເຊພະເນຈອນ ຂຶ້ນພູລົງຫ້ວຍ ເຂົ້າຖ້ຳອອກຮູ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍໄປຮອດປ່າດົງດິບແຫ່ງໜຶ່ງ ປ່າແຫ່ງນັ້ນງຽບສະຫງົບຫຼາຍ ແມ່ນແຕ່ສຽງສັດປ່າກໍບໍ່ໄດ້ຍິນ ສຽງບາດຕີນຍ່າງຂອງສັດໃຫຍ່ກໍບໍ່ໄດ້ຍິນ ສຽງນົກໜູປູຈີ່ ກໍງຽບສະຫງັດ

ໜາວເດ ໂອ້ຍ ຢ້ານເດ ແລ້ວທັນໃດນັ້ນກໍມີສຽງຮ້ອງໜຶ່ງອອກມາ ຈົນກ້ອງກັງວານໄປທົ່ວ ເຫີໆໆ ແມ່ນມຶງແມ່ນໃຜ ເຂົ້າມາໃນປ່າຂອງກູ ກູຊິຈັບມຶງກິນເປັນອາຫານ ອີ່ນ້ອຍໆນີ້ ແມ່ນມຶງມາແຕ່ໃສ ມຶງຄືບໍ່ຢ້ານບໍ່ເ ກງກົວກູແທ້ ຮ່າໆໆ

ຂ້າແຕ່ເຈົ້າປ່າເຈົ້າເຂົາ ໄວ້ຊີວິດອິນຊີຂ້ານ້ອຍແດ່ເດີ້ ເອັນດູຂ້ານ້ອຍແດ່ເດີ້ ນາງພັນລາວໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ຜີປ່າຜີດົງ ຜີປ່າຕົນນັ້ນ ເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງຂອງນາງພັນຮ້ອງໄຫ້ແບບນັ້ນ ລາວກໍຢຸດຟັງ ຕັ້ງໃຈຟັງ ເອີ ນີ້ ມັນຄືສຽງຂອງລູກກູເດ້ ໂອ້ ມັນເປັນສຽງຂອງອີ່ພັນລູກກູເດ້ນີ້ນະ ໂອ້ຍ ເປັນຫຍັງລູກກູຄືມາຊັດເຊພະເນຈອນເຂົ້າມາໃນຮອດປ່າເລິກດົງໜານີ້ນໍ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ແມ່ມີຕໍ່ລູກ ແລະ ເກງກົວວ່າລູກນັ້ນຈະຢ້ ານຕົນ ທີ່ຕອນນີ້ຕົນເອງນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນຜີເຝົ້າປ່າ ກາຍເປັນຜີຍ່າງາມ ຜູ້ທີ່ໃຜໆກໍຢ້ານກົວເກງຂາມ ແມ່ນແຕ່ສັດນ້ອຍໃຫຍ່ ຫຼື ມະນຸດໜ້າໃດບໍ່ມີໃຜກ້າກ້ຳກາຍເຂົ້າມາໃນປ່າແຫ່ງນີ້ ດ້ວຍຄວາມທີ່ຕົນເອງນັ້ນ ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ ເປັນຕາລັງກຽດທີ່ສຸດ ແມ່ກໍເລີຍທຳທ່າເປັ່ງສຽງອັນເປັນຕາຢ້ານນັ້ນອອກໄປອີກ ມຶງຂີ້ວໄປໄກ ມຶງຢ່າເຂົ້າມາໃກ້ກູເດັດຂາດ ຄັນຫາກວ່າມຶງເຂົ້າມາໃກ້ກູ ກູຊິຈັບມຶງກິນເປັນອາຫານດຽ ວນີ້ ມຶງຂ້ຽວໜີໄປອີ່ນ້ອຍ ແຕ່ວ່ານາງພັນກໍໄດ້ຂໍອ້ອນວອນຕໍ່ຜີຍ່າງາມນັ້ນວ່າ ຂ້າແຕ່ຜີເຈົ້າປ່າເຈົ້າເຂົາ

ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢູ່ເປັນຂ້າຮັບໃຊ້ຜີຍ່າງາມນີ້ແດ່ທ້ອນ ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢູ່ຫາເຫົາຫາເມັນ ໄດ້ຢູ່ເອົານ້ຳ ໄດ້ຢູ່ບໍລິບັດພັດວີ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢູ່ນີ້

ລາວຟັງແລ້ວວ່າສຽງຜີຍ່າງາມນັ້ນ ມັນຄືສຽງຂອງແມ່ລາວແທ້ໆ ມັນຄືສຽງຂອງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍແທ້ໆ ຄືສຽງທີ່ເຄີຍເລົ່ານິທານໃຫ້ລາວຟັງກ່ອນນອນ ຄືສຽງທີ່ປອບໂຍນລາວໃນຍາມກ່ອນນອນ ໃນຍາມທີ່ລາວ ໄຫ້ ໃນຍາມທີ່ລາວເສົ້າ ລາວຈື່ຈຳສຽງນັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນໃຈ ລາວເລີຍຄິດຫວັງໃນໃຈວ່າ ນັ້ນຕ້ອງແມ່ນແມ່ລາວແທ້ໆ ລາວຈຶ່ງຄ່ອຍອ້ອນວອນຕໍ່ຜີຍ່າງາມວ່າ ຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດຕົນເອງນັ້ນກໍຈະບໍ່ໜີຈາກຜີຍ່າງາມໄປ ຂໍ ອາໄສບົວລະບັດພັດວີຜີຍ່າງາມຢູ່ແບບນັ້ນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ຜີຍ່າງາມກໍຍອມໃຫ້ນາງພັນນັ້ນໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ອາໄສໃນປ່າ ໂດຍທີ່ ແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະເວັນ ນາງພັນກໍຈະເຮັດໜ້າທີ່ຫວີຜົມຫາເຫົາໃຫ້ກັບຜີຍ່າງາມ ສ່ວນ ວ່າຜີຍ່າງາມກໍຈະໄປຊອກຈັບສັດນ້ອຍໃຫຍ່ມາເປັນອາຫານໃຫ້ກັບລູກ ຊອກໝາກໄມ້ອັນແຊບໆຫວານໆມາໃຫ້ລູກໄດ້ກິນ ໂດຍທີ່ຜີຍ່າງາມນັ້ນພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປິດຕົນເອງຕະຫຼອດ ບໍ່ໃຫ້ລູກນັ້ນຮູ້ ບໍ່ໃຫ້ລູກ ນັ້ນຈື່ໄດ້ວ່າຕົນເອງນັ້ນແມ່ນແມ່ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຜູກພັນ ຄວາມຮັກ ສາຍໃຍຂອງແມ່ລູກ ເວລາທີ່ນາງພັນລາວໄດ້ຫາເຫົາຫວີຜົມໃຫ້ແມ່ນັ້ນ ລາວໄດ້ເຫັນຮອຍຂອງຂວານທີ່ສັບຢູ່ໜ້າຜາກຂອງແມ່ ລາວຮູ້ແລ້ວວ່ າຜີຕົນນີ້ແມ່ນແມ່ຂອງຕົນ ລາວກໍບໍ່ໄດ້ຄິດຢ້ານກົວອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ ພັດຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນຈິດໃຈທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ກັບມາສູ່ອ້ອມກອດຂອງຜູ້ເປັນແມ່ອີກຄັ້ງ ເຖິງວ່າຕ່າງຝ່າຍຕ່າງບໍ່ສະແດງໂຕຕົນໃຫ້ກັນໄດ້ຮູ້ ແຕ່ກໍມີຄວາມສຸກ ມີຄວາມອົບອຸ່ນຢູ່ໃນໃຈຂອງໃຜຂອງລາວ ຜູ້ເປັນແມ່ກໍຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ຜູ້ເປັນລູກກໍຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ທີ່ພວກເຂົານັ້ນໄດ້ກັບມາສູ່ອ້ອມກອດຄວາມຮັກຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ນິທານບັ້ນນີ້ກໍຂໍສ້ຽງສຸດ ລົງແຕ່ພຽງສ່ຳນີ້ສາກ່ອນ ໃນບັ້ນຕໍ່ໄປ ນາງພັນຈະຮູ້ແຈ້ງຫຼືບໍ່ ແລະ ຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ເປັນຜີຍ່າງາມຕອນນີ້ຈະຍອມຮັບຫຼືບໍ່ ວ່າຕົນເອງນັ້ນເປັນແມ່ຂອງນາງພັນ ເຮົາມາຕິດຕາມນຳກັນໃນ EP ໜ້າເດີ ຫວັງວ່າທຸກໆຄົນ ທີ່ຟັງນິທານບັ້ນນີ້ຈະມີຄວາມສຸກ ມີຄວາມອົບອຸ່ນໃຈ ຄືກັນກັບນາງພັນ ແລະ ແມ່ຂອງລາວ ແລ້ວເຮົາພໍ້ກັນໃໝ່ມື້ໜ້າກັບຊ່ອງຂອງແມ່ຕູ້ເລົ່າ ລາກ່ອນ ສະບາຍດີ